ຢາກຟັງເລື່ອງຕ່າງໆຫຼາຍຕື່ມດັ່ງດຽວກັນນີ້ບໍ່ ຈົ່ງຟັງທີ່ Apple Podcast Google Podcast Spotify ຫຼື ທຸກເມື່ອທີ່ທ່ານຟັງ Podcast
ຄົນເດີນທາງມີສິດທິຫຍັງແດ່ໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ສາຍການບິນຕ່າງໆໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງກ່ອນນີ້ກະຕຽມການບໍລິການປີ້ຍົນເຄິ່ງຄ່າ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງອົກກຳລັງໃຈແກ່ການທ່ອງທ່ຽວພາ ຍໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ກະທັ້ງທີ່ໂຄວິດ-19 ລະບາດຂຶ້ນໃນ Queensland ແລະ New South Wales ກໍຕາມ ແຕ່ເມື່ອທີ່ຄ່າປີ້ຍົນໃນລາຄາຖືກມີໄວ້ບໍລິການກໍຕາມ ຄົນນັບເປັນຫຼາຍໆພັນຄົນຟ້າວຟັ່ງລົບລ້າງແຜນການຈະເດີນທາງໃນ ຍາມພັກ Easter ທີ່ເຮັດໃຫ້ບາງຜູ້ບາງຄົນມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍກ່ຽວກັບສິດທິຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ລະບາດຂຶ້ນ ຄົນທ່ອງທ່ຽວໃນທົ່ວປະເທດອົດສະເຕຣເລຍບໍ່ແນ່ອົກແນ່ໃຈກ່ຽວກັບສິດທິຂອງພ ວກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອເອົາເງິນຄືນຈາກຄ່າຕ່າງໆ ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ລະບາດຂຶ້ນໃນຝັ່ງທະເລຕາເວັນອອກຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ສ້າງຄວາມບໍ່ແນ່ອົກແນ່ໃຈໃສ່ແຜນການຕ່າງໆຂອງພວກເຂົ າເຈົ້າກ່ຽວກັບການໄປມາ

ເປັນຜູ້ນຳການໂຄສະນາ ແລະ ຄະນະດ້ານໂຊຊຽວມີເດຍ ທີ່ຮຽກໃຫ້ມີການໃຫ້ສິດຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພື່ອວ່າຜູ້ບໍລິໂພກຈະສາມາດໄດ້ຮັບເງິນຄືນ ໃນນະໂຍບາຍອັນລ່າສຸດຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລ ຍ ເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ສາຍການບິນຕ່າງໆ ໃນຄາວວັນທີ 31 ມີນາແລ້ວນີ້ ກະຕຽມການລົງໄມ້ລົງມືຫຼຸດຄ່າປີ້ຍົນ 50% ສຳລັບການເດີນທາງໄປມາ 15 ຫົນແຫ່ງພາຍໃນປະເ ທດອົດສະເຕຣເລຍ ໂດຍເລີ່ມຂຶ້ນໃນເວລາ 12 ໂມງຂອດແຈ້ງຂອງວັນພະຫັດທີ 1 ເມສາ 2021 ກະທັ້ງທີ່ໃນເວລານັ້ນໃນລັດ Queensland ມີໂຄວິດ-19 ລະບາດຂຶ້ນ Queensland ມີບ່ອນທ່ອງທ່ຽວສຳລັບໂຄງການປີ້ຍົນຫຼຸດລາຄາຂອງລັດຖະ ບານອົດສະເຕຣເລຍນັ້ນ ໃນສັບປະດາທີ່ມີໂຄວິດ-19 ລະບາດຂຶ້ນໃນລັດ Queensland Qantas ລົບລ້າງກິດຈະການຕ່າງໆ

ກັບເວລາອັນບໍ່ແນ່ນອນນັ້ນ ສາຍການບິນ Qantas ແລະ Virgin ເວົ້າວ່າ ຖ້າຫາກຖ້ຽວບິນຖືກລົບລ້າງ ຕົນພະຍາຍາມໃຫ້ທີ່ນັ່ງໃນຖ້ຽວບິນທີ່ມີໃນຖ້ຽວຕໍ່ໄປ ຖ້າຫາກເປັນໄປໄດ້ ແຕ່ທາງເລືອກອີກແມ່ນເອົາເຄຣດິດ ຫຼື ເອົາ ເງິນຄືນ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າຄົນໂດຍສານລົບລ້າງປີ້ຍົນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຍ້ອນຄວາມຫ່ວງໃຍກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ແຕ່ມີຖ້ຽວບິນ ແມ່ນວ່າຈະບໍ່ໄດ້ຄ່າປີ້ຍົນຄືນ ທ່ານ Kidman